ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت، مەخسۇس پىروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئاخىرىدا تارىخ ۋە بۈگۈن مەخسۇس سەھىپىمىزنى ئاڭلايسىلەر. قەدىرلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار! يۇقىرىدا بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار. تۆۋەندە دىققىتىڭلار تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ خەۋەرلەرنى ئىرادە تەييارلىغان
BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ جەنۋەدىكى ئەللىك تۆتىنچى قېتىملىق يىغىنىدا ئامېرىكىلىق ۋەكىل خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشىنى ئەيىبلىگەن ئامېرىكىلىق ۋەكىل سۆزىدە مۇنداق دېگەن خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى ئۆزىنىڭ چېگرىسىدىن ھالقىپ شەخسلەرنى تۇتقۇن قىلماقتا ياكى ھۆكۈمەتلەرنى بۇ شەخسلەرنى خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىشكە مەجبۇرلىماقتا دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش ۋاسىتىسى بولغان بۇ ئۇسلۇب ئىنسانلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى ۋە بىر دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ئۈچۈن ئەپ ئېيتقاندا چوڭقۇر ئەندىشە پەيدا قىلىدىغان ئەھۋال. ئامېرىكىلىق ۋەكىل سۆزىدە يەنە كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتلىرى ئېتنىك ئاز سانلىقلار ۋە باشقىلارنىڭ خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشىنىڭ زىيىنىغا ئۇچراۋاتقانلىقىنى خىتايغا مەجبۇرىي قايتۇرۇپ كېلىنگەن كىشىلەرنىڭ غايىب قىلىنغانلىقىنى ئەسكەرتكەن يىغىندىكى خىتاي ۋەكىلى بولسا بۇنى رەت قىلىپ سۆز قىلغان ئۇ سۆزىدە خىتاينىڭ مەجبۇرىي غايىب قىلىۋېتىشكە قارشى ئىكەنلىكى ۋە خىتاينىڭ قانۇن بىلەن ئىدارە قىلىنىدىغان دۆلەت ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈپ بىز ئامېرىكىنىڭ بۇ سۆزلىرىگە قەتئىي قارشى تۇرىمىز دېگەن ئامېرىكىدىكى ئەركىنلىك سارىيى خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش ھەققىدىكى ئەڭ يېڭى دوكلاتىدا خىتاينىڭ ھازىر ئەللىك ئۈچ دۆلەتتە ئاز دېگەندە بىر يۈز ئىككى تاشقى ئىشلار مۇلازىمەت پونكىتى قۇرغانلىقى خىتاينىڭ ساقچى ئورگانلىرىدەك مۇلازىمەت قىلىدىغان بۇ ئورۇنلارنىڭ باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى دەپسەندە قىپلا قالماي ئۇ يەردە ياشاۋاتقان خىتاي پۇقرالىرىنى قايتۇرۇپ ئەپكېتىپ سوراققا تارتقانلىقىنى ئاشكارىلغانىدى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشى ئامېرىكىدىكى دۆلەت مەجلىس ئەزالىرى كۈچلۈك دىققەت قىلىدىغان بىر مەسىلىگە ئايلانماقتا ئامېرىكىدىكى دىئالوگ فوندى تۇتقۇندىكى ئۇيغۇر فولكلورشۇناس، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى دوكتور راھىلە داۋۇتنىڭ ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى دەلىللىگەن. مەزكۇر كىشىلىك ھوقۇق ئورگىنىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى سېنتەبىر كۈنى ئاشكارىلىشىچە، ئۇلار بۇ ئۇچۇرنى خىتاينىڭ بىر ھۆكۈمەت ئەمەلدارىدىن ئىگىلىگەن. مەزكۇر خىتاي ئەمەلدارىنىڭ دەلىللىشىچە، راھىلە داۋۇت تۇتقۇن قىلىنىپ بىر يىلدىن كېيىن، يەنى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىل ئون ئىككىنچى ئايدا بۆلگۈنچىلىك، يەنى دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە زىيان سېلىش جىنايىتى بىلەن ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئوتتۇرا خەلق سوت مەھكىمىسىدە سوتلانغان ۋە ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانىكەن. راھىلە داۋۇت بۇ ھۆكۈمگە نارازىلىق بىلدۈرۈپ، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق يۇقىرى سوت مەھكىمىسىگە ئەرز سۇنغان بولسىمۇ، بىراق ئۇنىڭ ئەرزى يۇقىرى سوت مەھكىمىسى تەرىپىدىن رەت قىلىنغان. دىئالوگ فوندىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، پىروفېسسور راھىلە داۋۇت ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىشى بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە سىياسىي ھوقۇقىدىنمۇ ئۆمۈرلۈك مەھرۇم قىلىنغان. راھىلە داۋۇت ئۇيغۇر فولكلورى ۋە مازار تەتقىقاتى ساھەسىدە خەلقئارالىق شان شەرەپكە ئىگە بولغان ئۇيغۇر بىلىم ئادىمى ئىدى. ئۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلنىڭ ئاخىرلىرى ئىز دېرەكسىز غايىب بولغاندىن بۇيان، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇنىڭ ئاقىۋىتى ھەققىدە ھېچقانداق ئۇچۇر بەرمەي كەلگەن. ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىل ئالتىنچى ئايدا رادىيومىز ئۇنىڭ تۈرمىدە جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋاتقانلىقىنى دەلىللىگەن ئىدى دىئالوگ فوندىنىڭ ئېيتىشىچە ئىلگىرى پروفېسسور راھىلە داۋۇتقا ئۇزۇن مۇددەت قاماق جازاسى بېرىلگەنلىكى توغرىسىدا پەرەزلەر ئوتتۇرىغا چىققان بولسىمۇ ئەمما بۇ خىتاي ھۆكۈمەت ئورگىنىدىكى ئىشەنچلىك مەنبەنىڭ تۇنجى قېتىم ئۇنىڭ مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى دەلىللىشى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن دىئالوگ فوندىنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى جون كام پىروفېسسور راھىلە داۋۇتنىڭ ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىشىنى مىسلىسىز پاجىئە دەپ كۆرسەتكەن ئۇ يەنە ئۇيغۇر خەلقى ۋە ئىلىم پەن ئەركىنلىكىنى قەدىرلەيدىغان بارلىق كىشىلەر ئۈچۈن زور بىر يوقىتىش دېگەن راھىلە داۋۇتنىڭ ئۆمۈرلۈك قاماققا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى ھەققىدىكى بۇ ئەڭ يېڭى ئۇچۇر ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كەڭ تارقىلىپ كۈچلۈك ئىنكاس قوزغىماقتا

ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى دېگەن بۇ سىياسىي ئاتالغۇ خىتاي بولمىغان مىللەتلەرنى خىتايلاشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغان ئەشەددىي خىتاي مىللەتچىلىكى تەشۋىقاتىنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر ئېلىدە كەڭ كۆلەمدە تەشۋىق قىلىنىپ كەلمەكتە يېقىندا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەش دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئون ئۈچىنچى نۆۋەتلىك ئالاھىدە يىغىنىدا ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى بەرپا قىلىش توغرىلىق قارار ماقۇللىنىپ شى جىنپىڭنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ستراتېگىيىسىنى قەتئىي ئىزچىللاشتۇرۇش تارىخ ئارخېئولوگىيە مەدەنىيەت ۋە باشقا تۈرلۈك ساھەلەردە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭى بەرپا قىلىش شۇنداقلا شىنجاڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى دەيدىغان سەپسەتىنى پۇقرالار مېڭىسىگە قۇيۇش تەلەپ قىلىنغانىدى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قىرغىزىستاندا بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ ئون يىللىقىنى تەبرىكلەش ۋە ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى تۈرلۈك ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش مەقسىتىدە كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرىنى كېڭەيتىۋاتقانلىقى مەلۇم تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە بېشكەك دۆلەتلىك ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلى تۇنجى كۇڭزى ئىنستىتۇتى قۇرۇلغاندىن بۇيان ھازىرغىچە كۇڭزى دەرسخانىسىدىن توققۇزى ۋە ئون ئوقۇتۇش ئورنى ئېچىلغان شۇنىڭدەك بۇ جايلاردا تۆرت مىڭدىن ئارتۇق ئوقۇغۇچى خىتاي تىلى ۋە مەدەنىيىتى بويىچە تەربىيەلەنمەكتىكەن خەۋەردە مۇنداق دېيىلگەن ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلى قىرغىزىستاندىكى بېشكەك دۆلەتلىك ئۇنىۋېرسىتېتىدا تۇنجى كوڭزى ئىنستىتۇتى قۇرۇلغاندىن بۇيان بەش يۈزدىن ئارتۇق يىغىن لېكسىيە فېستىۋال تىياتىر رەسىم كۆرگەزمىسى ۋە مۇسابىقە قاتارلىقلار ئارقىلىق زامانىۋى خىتاي مەدەنىيىتى تەشۋىق قىلىندى ۋە ئومۇملاشتۇرۇلدى خەۋەردە يەنە خىتاينىڭ تەرەققىيات مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى كۆرگەن قىرغىز ئوقۇغۇچىلاردا خىتايچە ئۆگىنىش قىزغىنلىقى كۆتۈرۈلگەنلىكى خىتايچە ئۆگىنىدىغانلارنىڭ ئىنتايىن كۆپلۈكى دەرسخانىدا يەرلىك ئوقۇغۇچىلارنىڭ خىتاينىڭ ئەنئەنىۋى رەسىم سىزىش ۋە قەغەز كېسىش سەنئىتىنى ئۆگەنگەنلىكى قاتارلىقلار بايان قىلىنغان يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئامېرىكا قاتارلىق غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىدە خىتاينىڭ كوڭزى ئىنستىتۇتلىرى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ تەشۋىقات ۋە تەسىر كۆرسىتىش ھەرىكىتىنىڭ بىر پارچىسى دەپ قارىلىپ تاقىلىشقا يۈزلىنىۋاتقانلىقى مەلۇم دۆلەتلىك تەتقىقاتچىلار بىرلەشمىسى ئېلان قىلغان دوكلاتتىن قارىغاندا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى كوڭزى ئىنستىتۇتلىرىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باشقۇرۇشىدىكى ئورگان دەپ بېكىتكەندىن بۇيان ئامېرىكىدا ئىلگىرى بار بولغان بىر يۈز ئون سەككىز كوڭزى ئىنستىتۇتىنىڭ يۈزدىن ئارتۇقى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى مايغىچە تاقىلىپ بولغانىكەن. ئامېرىكىدىكى تونۇلغان خىتاي ئىشلىرى مۇتەخەسسىسى گوردون چاڭ، غەرب چوقۇم خىتاينى مەغلۇپ قىلىشى كېرەك، دېگەن. ئۇ خەۋەر ھەپتىلىكى ژۇرنىلىدا ئېلان قىلغان ئوبزور ماقالىسىدە ئامېرىكىنىڭ سابىق پىرېزىدېنتى نېكسوننىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش يەتتىنچى يىلىدا قىلغان خىتاي بىلەن يېقىن مۇناسىۋەت ئورنىتىپ تۇرۇپ ئۇنى خەلقئارا سىستېمىغا بىرلەشتۈرۈش ھەققىدىكى مەشھۇر چاقىرىقىنىڭ يېرىم ئەسىر بويىچە ئامېرىكىنىڭ ۋە غەربنىڭ خىتايغا قاراتقان سىياسىتىنىڭ ئاساسى بولۇپ كەلگەنلىكىنى، ئەمما بۈگۈنگە كەلگەندە بۇ كۆز قاراشنىڭ خاتا بولغانلىقىنىڭ ئىسپاتلانغانلىقىنى بايان قىلغان. ئۇ ماقالىسىدە ھازىرغا كەلگەندە خىتاينىڭ مەغلۇپ بولۇشى بىزنىڭ مەنپەئەتىمىزگە ئۇيغۇن، بىزنىڭ باشقا تاللىشىمىز يوق، ئەگەر كوممۇنىست خىتاي غەلىبە قىلسا بۇ غەربنىڭ چۆككەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ، دېگەن. گوردون چاڭ ماقالىسىدە راند تەتقىقات مەركىزىنىڭ سابىق تەتقىقاتچىسى سكات ھېرولدنىڭ ئۆزىگە دېگەن سۆزىنى ئەسلەپ ئامېرىكىنىڭ ئىلگىرى خىتايغا قاراتقان سىياسىتىنىڭ خاتا بولۇشى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ دۈشمەنلىكى رەھىمسىزلىكى ۋە ئىرادىسىنى تۈپتىن تۆۋەن مۆلچەرلىگەنلىكتىن كەپ چىققان دېگەن ئۇ ماقالىسىنىڭ ئاخىرىدا خىتاينىڭ ئامېرىكا بىلەن بولغان كۈرىشىنى ھايات ماماتلىق كۈرەش دەپ قارايدىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ تۇرۇپ بىز بۇ كۈرەشتە چوقۇم غەلىبە قىلىشىمىز كېرەك دەپ يازغان قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىۋاتىمىز ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىنىڭ نۆۋەتتە سىلەر

مەخسۇس پىروگراممىلارنى ئاڭلايسىلەر. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار يۇقىرىدا ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار. تۆۋەندە دىققىتىڭلار تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.

شۇنىڭدىن كېيىنمۇ بۇ ئەھۋالدا ھېچقانچە ئۆزگىرىش بولمىدى خىتاينى ئەيىبلىگەن بۇ دوكلات ئېلان قىلىنغاندىن بۇيان بې دې تې خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش مەسىلىسى خىزمەت گۇرۇپپىسى بۇنىڭغا دائىر بىر مۇنچە ۋەقەلەرگە جۈملىدىن ھەدەمنىڭ دېلوسىغا پىكىر بايان قىلىپ بۇلارنىڭ ھەممىسى خالىغانچە تۇتقۇن قىلىشقا كىرىدۇ دېدى ھەمدە كوممۇنىست خىتاينى ئۇلارنى قويۇپ بېرىشكە چاقىردى ئەمما ئۇلار تا ھازىرغىچە قويۇپ بېرىلگىنى يوق جانجىگەر قېرىنداشلىرىڭىزنى تۇتۇپ كەتسە مانا بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ باشلىنىشى دېمەكتۇر ئورتاق كەلگۈسىمىزگە نەزەر سالساق ئۇيغۇرلار ئۇچراپ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق خالىغانچە ئادەم تۇتۇش قاماپ قويۇش جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتە قىيناش قىزلارنى خىتايغا تېگىشكە زورلاش مەھبۇس ئاياللارنى جىنسىي جەھەتتە خورلاش كەڭ كۆلەملىك تەقىب نازارەت مەجبۇرىي بالا چۈشۈرۈش ئاياللارنى تۇغماس قىلىۋېتىش بالىلارنى ياتاقلىق مەكتەپكە سولاپ مېڭىسىنى يۇيۇش مەھبۇسلارنىڭ ئىچكى ئەزالىرىنى ئوغرىلاش جەسەت كۆيدۈرۈش ئورۇنلىرىنى ئىشقا سېلىش دېگەندەك جىنايەتلەر كىشىنىڭ تېنىنى شۈركەندۈرىدۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق بۈگۈن ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كەلگەن رېئاللىق ئەگەر بۈگۈن خىتاي ئامېرىكىنىڭ ۋىرجىنىيە شتاتىدا ياشاۋاتقان ماڭا قارا قولىنى سوزۇپ ھەدەمنى تۈرمىگە سولاش ئارقىلىق مېنىڭ يۈرىكىمنى ئەزمەكچى بولسا كەلگۈسىدە ئۇلارنىڭ ئىبلىس قولى سىلەرگىمۇ يېتىدۇ مەن بۇ قېتىمقى يىغىندا قىلغان سۆزلىرىمدە خىتاي دىكتاتور ھاكىمىيىتىنىڭكى دۇنيا تىنچلىقى ئۈچۈن بۈيۈك بىر خەۋپ پەيدا قىلىۋاتقانلىقى بۇنىڭ مىسالىنىڭكى شەرقىي تۈركىستاندا داۋام قىلىۋاتقان بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتتۈم ۋە دۇنيا تىنچلىقى ۋە تەرەققىياتى ئۈچۈن

مەن شۇنىڭغا ئىشىنىمەنكى ھەر ئادەمنىڭ بۇ كەڭ كۆلەملىك ۋەھشىيلىكنى توختىتىشتا بىر كىشىلىك مەسئۇلىيىتى بار بىزنىڭ ئاۋازىمىز ۋە تەسىرىمىز بۇ ئەھۋالنىڭ ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولالايدۇ سىلەرنىڭ تىرىشچانلىقىڭلار بىلەن دېموكراتىيە ئىستىقبال تاپىدۇ بۇ مەسىلىدە ئىنسانلار سىناققا دۇچ كەلمەكتە

مۇسۇلمان دۆلەتلەرنىڭ دىپلوماتلىرى بىلەن ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان باستۇرۇش ۋە ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش ھەققىدە سۆھبەتلەشكەن سۆھبەت داۋامىدا بەزى ئافرىقا دۆلەتلىرى دىپلوماتلىرى ئۇيغۇرلار قۇرغان ئىككى نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھەققىدىكى بۇ ئۇچۇرنىڭ مۇھىم ئىكەنلىكىنى ئۇيغۇرلارنىڭ مۇستەقىل دۆلەت قۇرغان مىللەت ئىكەنلىكىنى كۆپ دۆلەتلەرنىڭ بىلمەيدىغانلىقىنى ئېيتقان ئافرىقىدىن كەلگەنلەرنىڭكى بىر قانچىلىرى دېدىكى، سىلەرنىڭكى مۇشۇ دۆلەت قۇرۇپ باققان ئوتتۇز ئۈچتىكى، قىرىق تۆتتىكى مۇشۇ نېمەڭلار بەك مۇھىمكەن، مۇشۇ تارىخلارنى كۈن تەرتىپكە تۇتۇپ تۇرساڭلار بولىدىكەن. چۈنكى خىتاينىڭكى بۈتۈن تەشۋىقاتى بۇ زېمىن ئەزەلدىن بىزنىڭكى بۇ يەردە بۇ ئۇيغۇرلار ھېچقانداق بىر ئىش قىلىپ باقمىغان دېگەننى بەك تەكىتلەپ كېتىپ بارىدۇ دەپ شۇنداق دېيىشتى.
ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ يىغىندا ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك ئەلچىسى راشاد ھۈسەيىن، ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ بۈگۈنكى مۇسۇلمانلار ئۇچراۋاتقان ئەڭ ئېغىر زىيانكەشلىكلەردىن بىرى ئىكەنلىكىنى ئېيتقان ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىدىكى ئالاھىدە ئەلچى راشاد ھۈسەيىن سۆز قىلىپ مۇسۇلمانلارنىڭكى نۆۋەتتە دۇچ كېلىۋاتقان ئەڭ ئېغىر ئىككى مەسىلىنىڭكى بارلىقىنى سۆزلەپ ئۆتتى. ئۇنىڭ بىرى بولسىمۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى، يەنە بىرسى روھىنگا ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بولدى. ئۇ سۆزىدە، مەسىلەن، بىز مۇشۇ ھازىر مۇشۇنداق تەرەققىياتتا ياشاۋاتقان بىر جەريانىمىزدا مانا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتالمايۋاتىمىز، بۇ داۋام قىلىۋاتىدۇ، بۇ مۇسۇلمانلار دۇچ كەلگەن ئەڭ ئېغىر ئىككى مەسىلىنىڭكى بىرسى، دەپ، سۆزىدە بۇ ئۇيغۇرلار مەسىلىسى توغرىلىق سۆزلەپ ئۆتتى.
ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇ يىگىرمىنچى سېنتەبىر كۈنى يەنە ئامېرىكا، گېرمانىيە، فرانسىيە، گوللاندىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ دىپلوماتلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ سۆھبەتلەشكەندە، ئۇلارغا ئامېرىكىنىڭلا ئەمەس، ياۋروپادىكى بارلىق دۆلەتلەرنىڭ خىتايغا بېسىم قىلىپ، ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى توختىتىشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى،

مەشەگە كەپ سۆزىمىزنى قىلدۇق. مەقسىتىمىز يۇنايتېد نەيشن يانى بىرلەشكەن دۆلەتلەرگە ۋە پۈتۈن خەلقئارا دۆلەتلەرگە ئۇيغۇر ئىرقى قىرغىنچىلىقنى توختىتىشقا بېسىم قىلىشقا داۋەت قىلىش. ھازىرقى ئۇيغۇر ئىرقى قىرغىنچىلىقىنى، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى جىددىي شەكىلدە ئەڭ قىسقا زاماندا توختىتىلىش كېرەكلىكىنى سۆزلەپ ئۆتتۇق. بۇنىڭدىن باشقا تىبەتلىك قېرىنداشلىرىمىزمۇ كەپ سۆزلەپ ئۆتتى. بىز بۇ يەردە ھەقىقەتنى سۆزلەش ئۈچۈن يىغىلىپ. تۇرۇپتىمىز. ھازىر خىتاينىڭ مۇئاۋىن رەئىسى يۇ ئېن دە بىراز ئۆنچە سۆز قىلدى. چوقۇم ئۆزىنىڭ ياغانلىرىنى قانداق ئۇيغۇرلارنى ۋە باشقا مىللەتلەرنى ياخشى باياشات ھايات ياشىتىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى دەپ ئويلايمىز. لېكىن ئەمەلىيەتنى بىز بىلىمىز، ھەقىقەت بىزنىڭ تەرەپتە. شۇڭا بىز ھەقىقەتنى ئېيتتۇق.

ئۇيغۇرلارغا يۈز بېرىۋاتقان شۇ قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنى ئېتىراپ قىلغان بىر بېدىتى شۇ دوكلاتنىڭكى ھېسابىنى سورىشى كېرەك ئەڭ بولمىغاندا مۇشۇ خىتاينىڭكى مۇئاۋىن رەئىسىدىن ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىغا نېمە ئىش قىلىۋاتىسەن سەن قىرغىنچىلىقنى داۋام قىلىۋاتامسەن ياكى ما ئىنسانىيەتقا جىنايىتىڭنى توختىتامسەن دەپ ھېساب ئېلىشى كېرەك ئەڭ بولمىغاندا بۇ بېدىتىدەك ئۆزىنىڭ چىقارغان دوكلاتىدىكى ئۆزىنىڭ تاپقان ئۆزى ئىگىلىگەن ئۇچۇر ئۆزى ئىگىلىگەن ھەقىقەتنىڭ سورىغىنى قىلىشى كېرەك. بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى. ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.
ئون ئۈچىنچى سېنتەبىر نيۇ يورك مودا كىيىم كېچەك ھەپتىلىكىنىڭ ئاخىرقى ئاخشىمى بۇ گىگانت شەھەرنىڭ ئېگىز ئىمارەتلىرىدە لاگېردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ سۈرەتلىرى كىرىشتۈرۈلۈپ لايىھەلىنىپ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى چەكلەش تەسۋىرلىرى بىلەن نۇرلانغان ئىدى. ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى دۇنياغا ئەڭ يېڭى تېخنىكا ۋە ئۇسلۇبلار ئارقىلىق ئىجادىي شەكىللەردە ئاڭلىتىپ كېلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق فوندىنىڭ تەقدىم ئېتىشىدىكى بۇ تەسۋىرىي شولا چۈشۈرۈش پائالىيىتى ئون توققۇزىنچى سېنتەبىر ئاخشىمى لوندون كىيىم كېچەك ھەپتىلىكىنىڭ ئاخىرقى كۈنىدە لوندوندىكى ئىككى مەشھۇر ساياھەت نۇقتىلىرىدا قايتا ئىپادىسىنى تاپتى بۇنىڭ بىلەن دۇنيادىكى ئىككى چوڭ كىيىم كېچەك ھەپتىلىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئاخىرلاشتۇرۇش تەشەببۇسى بىلەن خاتىمىلەندى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ باش شتابى ئامېرىكىنىڭ نيۇ يورك شەھىرىگە جايلاشقان كىشىلىك ھوقۇق فوندى بۇ نۆۋەت دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ كىيىم كېچەك مودا ھەپتىلىكى سانىلىدىغان نيۇ يورك ھەمدە لوندون مودا كىيىم ھەپتىلىكىدەك مۇھىم پۇرسەتلەردىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە قارشى چاقىرىقىنى تەسۋىرىي شولا چۈشۈرۈش پائالىيىتى ئارقىلىق تېخىمۇ جەلپكار بىر شەكىلدە نامايان قىلدى. كىشىلىك ھوقۇق فوندى ئالدى بىلەن يەتتىنچى سېنتەبىردىن ئون ئۈچىنچى سېنتەبىرگىچە داۋاملاشقان نيۇ-يورك مودا كىيىم-كېچەك ھەپتىلىكىنىڭ ئاخىرقى كۈنى، يەنى ئون ئۈچىنچى سېنتەبىر ئاخشىمىدا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن نۇرغۇنلىغان داڭلىق ماركىلار، خېرىدارلار، ساياھەتچىلەرنىڭ بۇ خەلقئارالىق، مودا ئېقىمى مەركىزى بولغان نيۇ-يوركقا يىغىلغان پەيتىنى چىڭ تۇتقان ئۇلار نيۇ-يوركتىكى داڭلىق بروكلىن كۆۋرۈكى، يېڭى مۇزېي ۋە ھايات مۇنارى قاتارلىق مەشھۇر ئىمارەتلەرگە لاگېرلاردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ سۈرەتلىرى كىرىشتۈرۈلۈپ لايىھەلەنگەن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى چەكلەش تەسۋىرلىرىنى پروژېكتور ئارقىلىق كۆرۈرمەنلەرگە تەقدىم ئەتكەن. بۇ تەسۋىرلەردە تاماشىبىنلار كىيىۋاتقان مودا كىيىملىرىنىڭ ئارقىسىدىكى ھاياتلار ھەققىدە ئويلىنىشقا چاقىرىلغان. تەسۋىرىي شولىلاردا ئىككى يۈرۈش مايكا كۆرگەزمە قىلىنغان بولۇپ، بىرىنىڭ باھاسى تۆت پۈتۈن توقسان توققۇز دوللار، يەنە بىرسىنىڭ باھاسى توقسان توققۇز پۈتۈن قىرىق تۆت دوللار. ئۇلار تالون شەكلىدە ياسىغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە ئائىت مەلۇماتلار ئارقىلىق مەزكۇر مايكىلارنىڭ باھا پەرقىنىڭ ئارقىسىدىكى سەۋەبلەر كۆرسىتىلگەن. بۇ گىگانت شەھەرنىڭ ئېگىز ئىمارەتلىرىگە لاگېردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ سۈرەتلىرى بىلەن تەڭ گەۋدىلەندۈرۈلگەن تەسۋىرىي چاقىرىق ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا بەلگىلىك تەسىر قوزغىغان. بۇ تەسۋىرىي شولا چۈشۈرۈش پائالىيىتىنىڭ نيۇ يوركتىن كېيىن يەنە لوندون مودا كىيىم ھەپتىلىكىنىڭ ئاخىرقى كۈنىدىمۇ تەكرار كۆرسىتىلمەكچى ئىكەنلىكىدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن بىز ئون توققۇزىنچى سېنتەبىر كىشىلىك ھوقۇق فوندىنىڭ قانۇنىي ئىشلىرى ۋە پروگراممىلىرىغا مەسئۇل خادىمى كلاۋدىيا بېننېت خانىمنى قايتا زىيارەت قىلدۇق. ئۇنىڭ بىلەن تېلېفون سۆھبىتىمىز باشلىنىشىغىلا، ئۇ دەل لوندوندا تەسۋىرىي شولا چۈشۈرۈش پائالىيىتى باشلىنىشقا بىر سائەت ۋاقىت قالغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ مۇنداق دېدى.
بىز نيۇ يورك كىيىم ھەپتىلىكىدە ئېلىپ بارغان بۇ تەسۋىرىي شولا چۈشۈرۈش پائالىيىتىمىز ئۆتكەن سەيشەنبە ئاران بىر كېچە بولدى نېمە ئۈچۈن لوندون مودا كىيىم ھەپتىلىكىگە ئېلىپ بارمايمىز دەپ ئويلىدۇق بىز لوندوندا ئون توققۇزىنچى سېنتەبىر كېچە بۇ تەسۋىرىي شولا چۈشۈرۈش پائالىيىتىنى ئېلىپ بېرىشقا بىرى داڭلىق لوندون مۇنارى كۆۋرۈكى يەنە بىرسىگە تەتى مودېرن سەنئەت مۇزېي بىناسىنى تاللىدۇق ئىككى ئورۇندا ئۇيانىڭ ۋاقتى ئون توققۇز يېرىمدىن يىگىرمىگىچە بولغان ئارىلىقتا ئارقا ئارقىدىن كۆرسىتىلمەكچى.
كلاۋدىيا خانىم يەنە بىزنىڭ نيۇ يورك بىلەن لوندوندا كۆرسىتىلىدىغان تەسۋىرىي شولا پائالىيىتى مەزمۇنىدا پەرق بارمۇ؟ دېگەن سوئالىمىزغا مۇنداق جاۋاب بەردى. ئىككىسىدە پەرق يوق، بىز پەقەت ئوخشىمايدىغان تاماشىبىنلارنى نىشانلىدۇق. بۇ نۆۋەت لوندون كىيىم-كېچەك مودا ھەپتىلىكىگە قاتنىشىدىغانلارغا كۆرسەتمەيمىز. بىز تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنىڭ كىيىم سېتىۋالغاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىققا باغلانمىغان ماركىلارنى سېتىۋېلىشى كېرەكلىكىنى بىلىشىنى ئارزۇ قىلىمىز.

بىز تالونغا لايىھەلەنگەن بۇ مەزمۇنلارنى پروژېكتور ئارقىلىق ئىپادىلەش ئۈچۈن پروژېكتور شىركەتلىرى بىلەن ھەمكارلاشتۇق نيۇ يورك مودا ھەپتىلىكى ۋە لوندون مودا ھەپتىلىكىدىكى ئاممىغا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە مۇناسىۋەتلىك تەسۋىرىي شولا ئارقىلىق ئىستېمالچىلارنى مال سېتىۋېلىشتىن بۇرۇن ئىشلەپچىقارغان ئورۇنغا دىققەت قىلىپ سېتىۋالماقچى بولغان ماركىلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ياكى ئەمەسلىكى ھەققىدە ئېنىق جاۋاب ئېلىشىنى تەلەپ قىلدۇق يالغۇز ئەرزان باھالىق كىيىم كېچەكلا ئەمەس دۇنيادىكى داڭلىق ماركىلارمۇ ئوخشاشلا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەكتىن مۇستەسنا ئەمەس چۈنكى ئىستاتىستىكىلاردىن دۇنيادىكى كىيىم كېچەكلەرنىڭ بەشتىن بىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى پاختىسىدا ئىشلەنگەنلىكى مەلۇم بۇ پروگرامما ئارقىلىق بىز كىيىم پاسونى ساھەسىنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدا ئۆزىنىڭ مەسئۇلىيىتىنى تونۇشقا چاقىرىشنى مەقسەت قىلدۇق. كىشىلىك ھوقۇق فوندى ئون توققۇزىنچى سېنتەبىر ئاخشىمى پىلانلىغان ۋاقىتتا لوندوندىكى ئىككى مەشھۇر ساياھەت نۇقتىسىدا خۇددى نيۇ يوركتا كۆرسىتىلگەندەك ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىگىنى تەسۋىرلەيدىغان تەسۋىرىي شولا چۈشۈرۈش پائالىيىتىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئېلىپ بارغان ۋە بۇ نۆۋەتتە ھەر خىل ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقىلىشقا باشلىغان. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بەشىنچى سېنتەبىردىن ئون توققۇزىنچى سېنتەبىرگىچە ئۆتكۈزۈلىدىغان لوندون مودا كىيىم ھەپتىلىكىنىڭ ئاخىرقى كۈنى لوندوندىكى تەسۋىرىي شولا چۈشۈرۈش پائالىيىتى ئېلىپ بېرىلغان ئورۇنلار بىرىتانىيە پايتەختى لوندوندىكى ئەڭ مۇھىم زىيارەت نۇقتىسى بولغان تاۋېر برىدژ، يەنى لوندون مۇنارى كۆۋرۈكى، لوندوندىكى بىرىنچى دەرىجىلىك تارىخىي ۋە بىرلەشمە ئاسما كۆۋرۈك بولۇپ، بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئالتىنچى يىلدىن بىر مىڭ سەككىز يۈز توقسەن تۆتىنچى يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا ياسالغان. لوندوننىڭ مەركىزىگە جايلاشقان تەيت زامانىۋى سەنئەت مۇزېيىدا بىر مىڭ توققۇز يۈزىنچى يىلدىن بۈگۈنگە قەدەر ئەنگلىيە ھەمدە خەلقئارالىق زامانىۋى سەنئىتى ئەسەرلىرى توپلىمى ساقلانغان بولۇپ، دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ مۇزېيلارنىڭ بىرى. ئۇ بەش مىليون يەتتە يۈز مىڭ ساياھەتچى بىلەن دۇنيادىكى ئەڭ كۆپ زىيارەت قىلىنغان مۇزېي ۋە رەسىمخانىلارنىڭ ئىچىدە ئالدىنقى ئوننىڭ ئىچىگە كىرگەن. لوندوندىكى ئاكتىپ پائالىيەتچى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىلى رەھىمە مەخمۇت خانىم كىشىلىك ھوقۇق فوندىنىڭ لوندون مودا كىيىم ھەپتىلىكى بولۇۋاتقان مۇشۇنداق بىر مۇھىم پەيتنى، شۇنداقلا لوندوندىكى ئەڭ داڭلىق ساياھەت نۇقتىلىرىنى تاللاپ ئورۇنلاشتۇرغان بۇ پائالىيىتىنىڭ ناھايىتىمۇ ئىستراتېگىيەلىك بولغانلىقىنى، بۇنىڭ كىشىلەرنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن ئاگاھلاندۇرۇش رولى ۋە ئەھمىيىتىنىڭ زور ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
ئەلۋەتتە بۇ لوندون فەشن ۋىك دېگەن يىللاردىن تارىخى ھېلىقى دۇنياغا تونۇلغان بىر ئەڭ ئاشۇ جەمئىيەتتە تەسىرى بار ئىنسانلار ئۇنىڭدىن كېيىن مەخسۇس مال ئالىدىغانلار ئۇ يەرگە بارىدۇ. مودېللارنىڭكى ھەر يىلدىكى ئېقىمى ئاشۇ بىر خىل بەلگىلىنىدۇ يەرمەنكىگە ئوخشاش چوڭ بىر نېمە. بۇ تاۋېر برىدژنى بىزگە ئازراق چۈشەندۈرۈپ بېرەمسىز؟ بۇ لوندون ئۆزى ئۈچۈن ۋە ساياھەتچىلەر ئۈچۈن بەك مۇھىم بىر ستراتېگىيىلىك ئورۇنمۇ يەنە؟
ئەلبەتتە، تاۋېر برىدژ دېگەن لوندوننىڭكى خۇددى پارىژنىڭ ئەيفېل تاۋېرىغا ئوخشاش شۇنچىلىك ئەھمىيىتى بار. نېمىشقا دېگەندە، بۇ ھېلىقى دۇنيادىكى، مېنىڭ بىلىشىمچە، خاتالاشمىسام، ئەنگلىيەگە ساياھەت قىلغىنى كەلگەن تۇرىستلار چوقۇم تاۋېر برىدژغا بارىدۇ. پروگراملىرى، تېلېزور خەۋەر نېمىلىرىدىكى ئارقا كۆرۈنۈشتە مۇشۇ تاۋېر برىدژنى ئالىدۇ. بۇ كۆۋرۈك ھەمدە ئەنگلىيەنىڭكى ھەمدە بەك پەخىرلىنىدىغان ھەم بەك گۈزەل ۋە لوندوننىڭ كۆزى دېسەك بولىدۇ. مودا ھەپتىسى دەمدۇق. بۇنداق بىر پائالىيەت بولۇۋاتقان ۋاقىتتا ئۇنىڭغا خىتاي نىڭ ھازىرقى ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان مۇشۇ مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىدىن مۇشۇ فەشنلەرگىمۇ شۇنىڭغا سىڭىپ كىرگەن، مۇشۇنىڭدا مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى قان تەرى بار مەھسۇلاتلار دېگەن ئاشۇنداق بىر ئۇچۇرنىڭكى لوندوندا بولۇشى جىق تەسىر كۆرسىتىدۇ. لوندوندىكى بۇ ئىككى مۇھىم ساياھەت نۇقتىسىغا چۈشۈرۈلگەن تەسۋىرىي شولىلاردا ئىجادىي شەكىلدە خۇددى كىيىم تالوندەك ئۇلاپ كۆرسىتىلگەن. تەسۋىرىي شولىلاردا سىزنىڭ تېجەپ قالغىنىڭىز ئۇلارنىڭ ھاياتى بەدىلىگە كەلگەن ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ھارۋىڭىزغا قاچىلىماڭ دېگەنگە ئوخشاش خەتلەر ۋە ماگىزىنلارنىڭ پۇل تۆلەش تالونى شەكلىدە ئىشلەنگەن رەسىملەردە لاگېرلارغا قامالغان ئۇيغۇرلارنىڭ رەسىملىرى توختىماي كۆرسىتىلگەن. بۇ تەسۋىرلەر يالغۇز ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەزمۇنى بىلەنلا چەكلەنمەيدۇ. ئۇ يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە سولىغانلىقى، ئائىلىلەرنىڭ مەجبۇرىي پارچىلانغانلىقى، ئۇ يەردىكى جىنسىي زوراۋانلىق، مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش، كەڭ كۆلەملىك نازارەت قىلىش ۋە قىيناش، مەجبۇرىي د ن ئا ۋە بىئولوگىيەلىك ئۇچۇرلىرىنى توپلاش، مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش، ژۇرنالىستلارنىڭ جازالىنىشى ۋە زىيانكەشلىككە ئۇچراۋاتقانلىقىغا ئوخشاش خىتاينىڭ باشقا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى ھەمدە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى قاتارلىقلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان. كلاۋدىيا بېننېت خانىم يەنە تەسۋىرىي شولا چۈشۈرۈش پائالىيىتىنىڭ بۇنىڭ بىلەنلا تۈگىمەيدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ يەنە ئالدىمىزدا يىگىرمە سەككىزىنچى سېنتەبىر نيۇ يوركتا ئېلىپ بېرىلماقچى بولغان ئوسلو ئەركىنلىك مۇنبىرى ئالاھىدە پائالىيىتىنىڭ سەھنىسىدە كۆرسىتىلىدىغانلىقىنى، شۇنداقلا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى دۇنياغا ئاڭلىتىشقا يەنە سەھنە ھازىرلىنىۋاتقانلىقىدىن مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى. بىزنىڭ بۇ پائالىيىتىمىزدە مودا كىيىم ھەپتىلىكلىرىنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرىنى تاللىشىمىز كىيىم-كېچەك ساھەسىدىكىلەرگە ۋە خېرىدارلارغا مودا كىيىم ھەپتىلىكى ئاخىرلىشىش پەيتىدە ئۇنتۇلماس خاتىرە قالدۇرۇش، ئۇلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى تۇرۇش ئېڭىنى ئاشۇرۇش، ئىستېمالچىلارنىڭ كۆزىنى قاماشتۇرىدىغان ھەر خىل كىيىم كېچەكلەرنى سېتىۋېلىش ئالدىدا كاللىسىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ھەققىدە سوئال پەيدا قىلىشقا ياردەم بېرىش. كىشىلىك ھوقۇق فوندى نيۇ يورك شەھىرىدە ئۆتكۈزىدىغان ئوسلو ئەركىنلىك مۇنبىرىگە بۇ قېتىم لاگېر شاھىتلىرىدىن قەلبىنۇر سىدىق ۋە گۈلباھار خاتىۋاجى خانىملارنى تەكلىپ قىلدۇق.

ئۆزلىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى دېكابىردا يولغا قويغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ماركا تەكشۈرگۈچىسىنى ئىشلىتىشنى تەۋسىيە قىلدى. مەلۇم بولۇشىچە، ئىستېمالچىلار مەزكۇر دېتالنى كومپيۇتېرىغا ياكى تېلېفونىغا چۈشۈرۈپ، Google Chrome-دا ئىشلەتكەندە، ئۇلار ئەگەر ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولۇش مۇمكىنچىلىكى بولغان ماركىلارنىڭ تور بېتىگە كىرىپ قالغان بولسا، ئۇلارغا دەرھال ئاگاھلاندۇرۇش بېرىدىكەن.

رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان جورج ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر پروفېسسورى دوكتور شان روبېرتس بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېننىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا رەھبەرلىرى بىلەن تۇنجى قېتىم دۆلەت باشلىقلىرى دەرىجىسىدە كۆرۈشۈشىنى تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە دېدى مېنىڭچە، ئامېرىكا پىرېزىدېنتىنىڭ بۇ بەش رەھبەر بىلەن تۇنجى قېتىم كۆرۈشۈشى ئىشقا ئاشقان بۇ يىغىن مۇھىم تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە. بۇ يىغىندا ئوتتۇرا ئاسىياغا مۇناسىۋەتلىك بەك مۇھىم ئىشلار مۇزاكىرە قىلىنغان. بولۇپمۇ ئامېرىكا ئۈچۈن بەك مۇھىم بولغان ئۇكرائىنادا داۋاملىشىۋاتقان توقۇنۇش ۋە خىتاينىڭ دۇنيا مىقياسىدا كۈنسېرى كۈچىيىش مەسىلىلىرى مۇزاكىرە قىلىنغان. خىتاي يېقىندا، يەنى بۇ يىل يازدا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەت بىلەن دۆلەت باشلىقلار يىغىنى ئۆتكۈزدى. بۇ يىغىن گەرچە خىتايدا ئۆتكۈزۈلگەن يىغىنلاردەك ئۇنچىۋالا تەپسىلىي يىغىن بولمىسىمۇ، ئەمما مېنىڭ قارىشىمچە، ئامېرىكىنىڭ بۇ دۆلەتلەر بىلەن يېقىن مۇناسىۋەت ئورنىتىشى ئىنتايىن مۇھىم. ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ يىغىننىڭ پىرېزىدېنت دەرىجىسىدە ئۆتكۈزۈلمەكچى بولغىنى بىر مۇھىم سىگنالدۇر.
قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق گېئو ئىقتىساد مۇتەخەسسىسى پروفېسسور شېرىپجان نادىروف ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ ئامېرىكا پرېزىدېنتىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەتنىڭ رەھبىرى بىلەن تۇنجى قېتىم ئۇچرىشىشىغا يۇقىرى باھا بەردى ئۇ ئامېرىكا ئۇلۇغ بىر دۆلەت ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئامېرىكا بىلەن ھەمكارلىقنى تېخىمۇ كۈچەيتىشنى خالايدۇ خىتاي ۋە روسىيە قىلالمىغان ياردەملەرنى ئامېرىكا قىلالايدۇ دەپ كۆرسەتتى ئەمدى ئامېرىكا ئۇلۇغ دۆلەت، ھەر بىر مەملىكەت ئامېرىكا بىلەن سودا ئىشىنى تەرەققىي قىلىشنى مەقسەت ئورنىدا قويىدۇ. ئەمدى قازاقىستان، قىرغىزىستان، ئۆزبەكىستاننىڭمۇ كۆپ بايا پىلانلىرى، كۆپ نىيەتلىرى بار ئامېرىكا بىلەن. ئامېرىكا بىلەن مۇشۇ باغلىنىش بولسا، مۇناسىۋەت بولسا، بىزگە ئامېرىكىنى ئىككى مېنېجمېنتى تېخنولوگىيەسى شۇلار ناھايتى كېرەك كۆپ ئارتىقچىلىقى بار بىراق ئامېرىكىنىكى مونو ئەركىن بازار كىرىش بىزگە ناھايتى قىيىن ئۇنداق بولمىسا ئامېرىكا بىلەن ئايرىم قازاقىستان ئالساق قازاقىستاننىكى خام ئەشيا رېسورسلىرى ناھايتى كۆپ نېفىت گاز رېسورسلىرى يا باشقا ئۇران رەڭلىك مېتاللورگىيە شۇ تەرەپلەردىن بىز مۇناسىۋەت قىلىش ئىنتايىن قولايلىق بولاتتى. بىزدىكى مەملىكەتلەرگە ئامېرىكا تېخنالوگىيە جاھان، تېخنالوگىيە، تېخنالوگىيە بولغاندا مۇنۇ ھەر تۈرلۈك خام ئەشيانى چىقىرىدىغان تېخنالوگىيەسى، رەڭلىك مېتاللارنى ئالىدىغان تېخنالوگىيە، قارا مېتاللارنى ئالىدىغان تېخنالوگىيە، مۇنۇ مېتاللورگىيە، ماشىنا ياساش، كامپيۇتېر ياساش، يېڭى تېخنالوگىيەنى ئامېرىكا ئەكەلسە بىزگە ناھايىتى ياخشى بولاتتى.

مۇنۇ تۆمۈر يول بار، جەنۇبىي كاۋكازدىن ئۆتىدۇ. ئامېرىكىنى يېڭى ھازىرقى يۇقىرى تېخنالوگىيەنىڭكى مەھسۇلاتلىرىنى ۋە يۇقىرى تېخنالوگىيەنىڭ يۇقىرى مەھسۇلاتلارنىڭ تېخنالوگىيەسىنى ئامېرىكا بىزگە ياردەم قىلسا، ئۇ ئىنتايىن تەرەققىياتقا ياخشى بولاتتى.
ئاقساراينىڭ مەزكۇر خەۋىرىدە ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جوو بايدېن يەنە مۇنداق دېگەن، ئامېرىكا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى خەۋپسىزلىك مەبلىغىنى كۆپەيتىدۇ. ئامېرىكا خۇسۇسىي شىركەتلەرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى مەبلەغ سېلىش ئىشلىرى ۋە سودا تىجارىتىنى قوللايدۇ رايوندا يېڭى تىپتىكى ھالقىلىق كان مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئېچىلىشىغا زور ئەھمىيەت بېرىدۇ دوكتور شان روبېرتس روسىيىنىڭ ئوكرايناغا تاجاۋۇز قىلىشى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي ئىقتىسادىي ۋە خەۋپسىزلىك مەسىلىلىرىنى قايتىدىن كۆزدىن كەچۈرۈشكە ئۈندىدى شۇنداقلا ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنى روسىيە بىلەن خىتايغا تايىنىپ قالغان تەڭپۇڭسىز ئىقتىسادىي مۇناسىۋىتىنى قايتا تەڭشەپ ئامېرىكا بىلەن ئىقتىسادىي ئالاقە قىلىشقا يۈزلەندۈردى دەپ كۆرسەتتى ئۇ بۇ كۆز قارىشىنى مۇنداق شەرھلىدى. مېنىڭچە، ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى روسىيە بىلەن خىتايغا تايىنىپ قالغان تەڭپۇڭسىز ئىقتىسادىي مۇناسىۋىتىنى قايتا تەڭشەپ، ئامېرىكا بىلەن ئىقتىسادىي ئالاقە ئورنىتىشقا قىزىقماقتا. نۆۋەتتە، ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ ئەڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان مەسىلىلىرىنىڭ بىرى، ئامېرىكىنىڭ بۇ دۆلەتلەر بىلەن ئۇزۇن مۇددەتلىك، مۇقىم شېرىكلىك مۇناسىۋىتى ئورنىتىشنى خالايدىغان-خالىمايدىغانلىقىدا. شۇڭا بىلگىنىڭىزدەك، ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇشنى چۆرىدىگەن ئىقتىسادىي ئەندىشىلەر ۋە بۇنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ئىقتىسادىغا بولغان تەسىرى بەك مۇھىم. مېنىڭچە، بۇ يىغىندا ئۆزئارا ئالاقە، ھەمكارلىشىش، تەرەققىيات ياردىمى ۋە مەبلەغ سېلىش داۋام قىلىدۇ. مەن بۇ يىغىن جەريانىدا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بىر قىسىم رەھبەرلەرنىڭ ئۆزبېكىستان ۋە قازاقىستاندىكى ئامېرىكا شىركەتلىرى بىلەن كۆرۈشكەنلىكىدىن خەۋەر تاپتىم.
شېرىپجان ئەپەندى بۇ يىغىننىڭ ئېچىلىشىغا ئىككى ئامىلنىڭ تۈرتكە بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، بۇنىڭ بىرى رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىشىدىن كېيىن بۇ رايوندىكى گېئوسىياسىي ۋە ئىقتىسادىي مۇھىتنىڭ ئۆزگىرىشى، يەنە بىرى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ سودا ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتىن خىتاي ۋە رۇسىيەگە بەكلا تايىنىپ قېلىشى، شۇنداقلا ئۇلارنىڭ نۆۋەتتە ئامېرىكىنىڭ مەبلىغىگە، ۋە ئىلغار تېخنىكىسىغا بولغان ئېھتىياجىدۇر.
مېنىڭچە ھەر تۈرلۈك ساياسىي پارتىيەلەر بار، ھەر تۈرلۈك ساياسىي مۇنى كۈچلەر بار، بەزىلىرى خىتاي، بەزىلىرى راسسىيەغا، بەزىلىرى ئامېرىكا، غەربىي ياۋروپا بىلەن تېخىمۇ مۇناسىۋەت كۈچەيسە شۇنى خالايدۇ. ھەر تۈرلۈك بىزدىمۇ كۆپ ھەر تۈرلۈك ساياسىي ۋە ئىقتىسادىي كۈچلەر. گەپ مۇنى خىتاي، راسسىيە بىلەن خىتاي بىزگە بېسىم بار بىراقتا

بىزدە قىرىق پىرسەنت. ئەگەردە بىز ئۇراننى ئامېرىكىغا ساتساق، ئەلۋەتتە رۇسىيە بىلەن خىتاينىڭكى نارازىلىقنى بىزگە بىلدۈرىدۇ. ئۇ بۇلار ياخشى، خىتاي بىلەن ياخشى، ئامېرىكا بىلەنمۇ ياخشى، رۇسىيە بىلەنمۇ ياخشى. شۇنىڭ ئۈچۈن قازاقىستان مۇشۇ گېئوساياسەتلىك بىر دالادا تۇرىدۇ.

پېنسىلۋانىيە شتاتلىق ئۇنىۋېرسىتېتى شەرقىي ئاسىيا تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ سابىق پروفېسسورى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ سابىق ئەمەلدارى ۋىلىئام دۇيكېرنىڭ قارىشىچە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىدە سىياسىي ئىقتىسادىي ۋە خەۋپسىزلىك جەھەتتە كۆپ خىللىشىش ۋە تەڭپۇڭلۇققا قىزىقىش بار ئىكەن ئامېرىكا بۇ ئالاھىدە رايوننىڭ ئىشلىرىدا تېخىمۇ چوڭ رول ئوينىيالىسا ئامېرىكا ئۈچۈن ئىنتايىن پايدىلىق دەپ قارايدىكەن ئۇ كۆز قارىشىنى مۇنداق ئوتتۇرىغا قويدى.
مېنىڭچە، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەت بىر گۇرۇپپا سۈپىتىدە خىتاي ۋە روسىيە بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى بۇزماي ۋە دۈشمەنلەشمەي تۇرۇپ، غەرب بىلەن، بولۇپمۇ ئامېرىكا بىلەن ئىقتىسادىي ھەم ئىستراتېگىيەلىك مۇناسىۋەت ئورنىتىشنى خالايدۇ. ئامېرىكا نۇقتىسىدىن ئالغاندا، ئامېرىكا بۇ ئالاھىدە رايوننىڭ ئىشلىرىدا تېخىمۇ چوڭ رول ئوينىيالىسا، ئامېرىكا ئۈچۈن ئىنتايىن پايدىلىق دەپ قارايدۇ. مېنىڭچە، خىتاي بىلەن رۇسىيەنىڭ بۇ رايوندىكى تەسىرىنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇشتا مەلۇم رول ئويناش، ئېنىقكى بىزنىڭ، يەنى ئامېرىكىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن پايدىلىق بولىدۇ.
ئامېرىكا بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى سى بەش پلۇس ۋان شەكلىدىكى ئۇچرىشىش ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى باشلانغان ئەمما ئون توققۇزىنچى سېنتەبىر كۈنىدىكى يىغىن ئامېرىكا پرېزىدېنتىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى رەھبەرلىرى بىلەن تۇنجى قېتىم كۆرۈشۈش بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن ئامېرىكا پرېزىدېنتى جو بايدېن بۇ قېتىمقى يىغىننىڭ ئاخىرىدا يېقىن تارىختا ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنى زىيارەت قىلىش ئارزۇسىنىڭ بارلىقىنى ئېيتقان. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئويغار تەييارلىدى. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار تارىخ ۋە بۈگۈن مەخسۇس سەھىپىمىز يەنە سىلەر بىلەن يۈز كۆرۈشتى. مۇخبىرىمىز ئۈمىدۋارنىڭ تەييارلىشىدىكى بۇ سەھىپىمىزدە پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى ئەخمەت ئىگەمبەردى بىلەن بولغان مەن شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرىنىڭ داۋامىنى ئاڭلايسىلەر. بۇنىڭدا ئەخمەت ئىگەمبەردىنىڭ مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللىرى تاشكەنتتە ئوقۇۋاتقان مەزگىلىدە غېنى باتۇر قاتارلىق شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىنىڭ قاتناشقۇچىلىرى بىلەن ئۇچرىشىش تەسىراتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ تۆۋەندە دىققىتىڭلار بۇ سەھىپىنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن

ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان سەكسەن ئالتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى، شائىر ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرى ھەققىدىكى ئاغزاكى تارىخىي بايانلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق قىسمىدا ئۆزىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يەتتە ئاتمىش ئىككىنچى يىللىرى ئارىسىدا تاشكەنتتىكى ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇش جەريانىدا شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئازادلىق ئىنقىلابىنىڭ قەھرىمانى غېنى باتۇر ۋە باشقىلارنى كۆرگەنلىكىنى ئاڭلاتتى شۇنىڭدەك بۇ جەرياندا ئالغان تەسىراتلىرى ھەققىدە توختالدى ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم سىزدىن بىر سورايدىغان سوئالىم بار سىز بىر مىڭ توققۇز يۈز مۇشۇ ئەللىك يەتتىدىن ئاتمىش ئىككىگىچە بولغان ئارىلىقتا تاشكەنت ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇدىڭىز ئەمدى شۇ ۋاقىتلار دەل مۇشۇ ئەللىك بەشىنچى يىلدىن ئاتمىش ئىككىنچى يىلغىچە بولغان ۋاقىتلار ئۇيغۇر ئېلىدىن بۇ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شۇ ۋاقتىدىكى بۇ ئۆزبېكىستان شۇنىڭدەك بۇ قىرغىزىستان جۇمھۇرىيىتى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا قازاقىستاننىڭكى ئالمۇتا ۋە ئۇنىڭ ئەتراپتىكى شەھەرلەر يېزا قىشلاقلارغا كۆپ ساندىكى ئۇيغۇرلار كۆچۈپ چىقىپ يەرلەشكەن ئىدى شۇلارنىڭ ئىچىدە ناھايتى كۆپ ساندا مەشھۇر بىزنىڭ ئۇيغۇر سىياسىي ئەربابلىرىمىز ئەدەبىيات نامايەندىلىرىمىز سەنئەت نامايەندىلىرىمىز ۋە باشقا نۇرغۇن ئەربابلار بار ئىدى. ئە سىز شۇ كىشىلەرنى تاشكەنتتە ئوقۇۋاتقان ۋاقتىڭىزدا كۆردىڭىزمۇ شۇنداق كىشىلەر بىلەن ئۇچراشتىڭىزمۇ.
كۆپ رەھمەت. بىز ئوقۇۋاتقان شۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردا ۋەتىنىمىزدىن نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇرلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مىللىي سىياسىتىنىڭكى ھەر تۈرلۈك زۇلۇملىرىنى كۆرۈشكە باشلىدى شۇ سەۋەبتىن خىتاي ھۆكۈمىتىدىن نارازى بولغان ئۇيغۇرلار كۆپرەك ئوتتۇرا ئاسىياغا چىقىشقا باشلىدى. شۇلارنىڭ ئىچىدە مەن بىزنىڭ مىللىي قەھرىمانىمىز غېنى باتۇرنى كۆرگەنلىكىم ئېسىمدە. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى يىللارنىڭ بېشىدا تاشكەنتتىكى كومسومول مەيدانىدا غېنى باتۇرنى بىر قىسىم دوستلىرىمىز بىلەن كۆرگەنىدۇق. سىزنىڭ نەزىرىڭىزدىكى شۇ ۋاقىتتا سىز كۆرگەن غېنى باتۇر قانداق بىر ئوبرازدىكى ئادەم ئىدى؟
غېنى باتۇر شۇ ۋاقىتتا خېلى ياشىنىپ قالغان، لېكىن شۇنداق بولۇشىغا قارىماي بوي بەستى ناھايىتى كېلىشكەن، چىرايلىق، گەۋدىلىك كېلىشكەن ئادەم ئىدى. ئۆزى سۇكنودىن قىلىنغان كاستيۇم كىيگەن ھەم شۇنىڭغا ئوخشاش گەلىپى شىم ئۆتۈك كىيگەن ئاساستا بېشىدا تۇمىقى بار شۇ چاغدا بىز غېنى باتۇرنى شۇنداق كۆرگەن ئىدۇق. ئەمدى بۇ سىز تاشكەنتتە كۆرگەن بۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى كۆپىنچىسىنىڭكى شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىغا قاتناشقان مىللىي ئارمىيىنىڭ جەڭچى ئوفىتسېرلىرى، كاماندىرلىرى، شۇنىڭدەك بەزى سىياسىي مەمۇرىي ئەربابلار ۋە قاتار ۋە باشقىلار ئىكەنلىكى مەلۇم. ھەتتا جۇمھۇرىيەت رەئىسى ئېلىخان تۆرىمۇ شۇ تاشكەنتتە ياشىغان شۇ ۋاقىتلاردا. سىز ئەنە شۇنداق شەخسلەردىن قانداق ئادەملەرنى كۆردىڭىز؟ ئۇنىڭدىن باشقا بىز جايلاشقان تاشكەنتتىكى بوگدان خمېلنىسكىي دېگەن كوچىنىڭ قىرىق توققۇزىنچى نومۇرلۇق تاشكەنتتىكى ئوتتۇرا ئاسىيا دارىلفۇنۇننىڭ قىرىق توققۇزىنچى نومۇرلۇق ياتىقىدا تۇرۇۋاتقان ۋاقتىمىزدا بىزنى زىيارەت قىلىش ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان شۇ تاشكەنتكە ئوتتۇرا ئاسىياغا چىققان ئۇيغۇرلار بىزنى يوقلاپ كېلىدىغان ھەم بىز بىلەن كۆرۈشىدىغان بۇلارنىڭ ئىچىدە مېنىڭ ئېسىمدە كۆپرەك تۇرغىنى ئاسىم باقى دېگەن قىرىق تۆتىنچى يىللاردىكى غۇلجىدا قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان ئىككى جۇمھۇرىيىتىنىڭ كاپىتانى ئاسىم باقى تولا كېلەتتى. ئاسىم باقى شۇ ۋاقىتلاردا تاشكەنتكە يېڭى چىققان بولۇپ، بىر مەزگىل ئىشسىز قېلىپ، خوتۇنىدىن لەغمەن ئېتىشنى ئۆگىنىپ، تاشكەنتنىڭ ئاشۇ چارسۇ دېگەن بازارلىرىدا لەگمەن پىشۇرۇپ لەگمەن ساتقان ۋاقىتلار بولغان كېيىنكى ۋاقتىدا بۇ ئادەم تاشكەنتتىكى ئۆزبېكىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭكى تارىخ ئەدەبىيات بۆلۈمىگە خىزمەتكە كىرىپ چوڭ خادىم بولۇپ ئىشلىدى ئۇنىڭ ئۇيغۇرلار دېگەن بىر براشورىسى شۇ دەۋرلەردە چىققان

ئىككىنچى جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشى، بۇ جەريانلاردىكى يېڭىلىقلار بۇ نەرسىلەرنى سېغىنىپ ئەسلەيدىغان. بۇلارنىڭ سۆزلىرىنىڭ تەسىرى بىزگە نىسبەتەن ناھايىتى چوڭ بولاتتى. بىز بۇ ئادەملەرنىڭكى ئېيتقان سۆزلىرىدىن ئاغزىدىن قىرىق تۆتىنچى يىلدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىلغىچە تۆت بەش يىل غۇلجىدا ھۆكۈم سۈرگەن ئىككىنچى قېتىملىق جۇمھۇرىيىتىمىزنىڭ تىرىك شاھىتلىرىدىن، ئۇلارنىڭ ئاغزىدىن بىز شۇ ۋاقىتتىكى ئىنقىلابلاردىكى ئەھۋاللار، ئۇلۇغ داھىيىمىز ئەخمەتجان قاسىمىنىڭكى سۆز-ھەرىكەتلىرى، بولغان ئۇرۇشلار، مۇشۇلار ھەققىدە كۆپلىگەن نەرسىلەرنى ئاڭلاپ ئۆگەنگەن ئىدۇق. ئەللىكىنچى يىللار ۋە ئاتمىشىنچى يىللاردىكى سىز ياشىغان ئۈرۈمچىنىڭ ئومۇمىي تەرەققىيات قىياپىتى بىلەن شۇ ۋاقىتتىكى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بۇ ئوتتۇرا ئازىيا رايونىدىكى ئەڭ چوڭ شەھىرى بولغان تاشكەنت شەھىرىنى ئۆز كۆزىڭىز بىلەن تەڭ كۆردىڭىز، ئىككى شەھەردە تەڭ ياشىدىڭىز. شۇ ۋاقىتتىكى بۇ ئىككى جايدىكى، ئىككى رايوندىكى مەدەنىيەت، ئومۇمەن شەھەر قۇرۇلۇش، تەرەققىيات ۋە باشقا جەھەتلەردە قانداق پەرقلەر، قانداق بىر ئوخشاشلىقلار بار ئىدى؟ قانداق سېلىشتۇرۇش ھېسسىياتىدا بولدۇڭلار شۇ ۋاقىتلاردا سىلەر؟ ئۇ چاغدىكى ئەھۋاللارنى ئېيتقاندا ئەلۋەتتە ياۋروپا تەسىرى بىلەن تەرەققىي تاپقان سوۋېت ئىتتىپاقى خىتاينىڭ ئىشغالىيىتى ئاستىدىكى شەرقىي تۈركىستانغا قارىغان چاغدا خېلى تەرەققىي قىلغان ئەھۋاللار بار ئىدى قۇرۇلۇش جەھەتتىن زاۋۇت فابرىكىلار تەرەپتىن ئېيتقان چاغدا سوۋېت ئىتتىپاقى خىتايدىن ناھايىتى زور دەرىجىدە پەرقلىنىپ تۇراتتى بولۇپمۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭكى ئوقۇش سېستېمىسى مائارىپ مەدەنىيەت ۋە باشقا جەھەتلەردە ئالاھىدە ئىلغارلىقى، بىز تاشكەنتكە ئوقۇشقا چىققاندىن كېيىنلەم ئۇ يەردە شۇ نەرسىنى پەرق قىلغانىدۇق. بۇ مەدەنىيەت، مائارىپ ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئىشلەپچىقىرىش جەھەتتىكى، شەھەر قۇرۇلۇشى جەھەتتىكى تەرەققىياتلار بىزگە نىسبەتەن ناھايىتى چوڭ يېڭىلىق، چوڭ تەسىراتلارنى بەرگەن. ئۇ چاغدىكى ئۈرۈمچىنىڭ تەرەققىياتىمۇ چاغلىق، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تاشكەنتلەر ئۇ چاغدا ناھايىتى گۈزەل، كۆركەم، زاۋۇت، فابرىكىلار كۆپ قۇرۇلغان، كىشىلەر بىزنىڭ ئادەملەرگە نىسبەتەن ئېيتقان چاغدا مەدەنىي، مائارىپلاشقان، ئۇلارنىڭكى ھەددى ھەرىكەتلىرى بولسۇن، باشقا مەسىلىلەردە بولسۇن بىر ئىلغارلىق جەمئىيەت ئىگە بىر تەرەققىياتنى ئالاھىتەن كۆرگىلى بولاتتى ئەمدى ئۈرۈمچى مۇنداق ئېيتقان چاغدا بىزگە يېقىنلىقى ئۆزىمىزنىڭ ئانا يۇرتى ۋەتىنىمىز بولۇش تەرىپى بىلەن ئۇنىڭدىن قىممەتلىكرەك ئۇنىڭدىن ئەزىزراق نەرسە يوق ئەلۋەتتە لېكىن شۇ چاغدىكى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تەرەققىياتى بولۇپمۇ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تاشكەنت شەھىرىنىڭ تەرەققىياتى ناھايىتى چوڭ تەرەققىياتلارغا ئېرىشكەن دەۋرلەركەن. ئەللىك ئۈچىنچى يىلى ستالىن دىكتاتور ئۆلگەندىن كېيىنكى خرۇشچوف دەۋرىگە كەلگەن ۋاقىتتىكى سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى ئۆزگىرىشلەر ناھايىتى چوڭ بولدى. بىز مۇشۇنداق بىر شارائىتتا بىر ئېزىلگەن مىللەتنىڭ ۋەكىللىرى ھېسابىدا سوۋېت ئىتتىپاقىغا چىقىپ بىرىنچى نۆۋەتتە ئالاھىتەن چوڭ تەسىرلەرگە ئىگە بولغان ئىدۇق.
شۇ ۋاقتىدا نېمە بولۇپ بۇ ئەللىكىنچى يىللاردا بۇنداق كەڭ كۆلەمدە ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلىرىنى خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھەر قايسى ئالىي مەكتەپلىرىگە ئوقۇشقا ئەۋەتتى شۇلارنىڭ ئالىي مەلۇماتلىق بولۇشىغا بىر شارائىت يارىتىپ بەردى بۇنىڭدىكى ئاساسىي سەۋەب ئامىل نېمە سىز بۇنى قانداق قارايسىز بۇ سوئالغا مېنىڭ جاۋابىم بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللارنىڭ ئوتتۇرىلىرى باشلىرى ھەم ئەللىكىنچى يىللارنىڭ ئوتتۇرىلىرى بۇ ۋاقىتلار سوۋېت خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتلەرنىڭ ئەڭ يۇقىرى سەۋىيىگە يەتكەن ئۆزئارا ناھايىتى ياخشى ئۆتۈۋاتقان بىر دەۋرلەر بولۇپ مۇشۇ دەۋرلەردە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ شەرقىي تۈركىستانغا يېڭىدىن ئىستىلا قىلىپ بېسىپ كىرىشى ھەم ئۆزىنىڭكى ئەمەلىي كۈچلىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا يېتەرلىك بولمىغانلىقى ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭكى ماددىي مەنىۋى ياردەملىرىگە موھتاج بولغانلىقى ئۈچۈن بىر مەزگىل ھىيلىگەر خىتاي كوممۇنىستلىرى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ دېگەنلىرىگە، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ كۆرسەتمىلىرى بويىچە ئىش ئېلىپ بېرىشقا مەجبۇر بولدى. شۇنىڭغا ئاساسەن، ئەللىك ئالتىنچى يىلغا كەلگەن چاغدا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى جۇمھۇرىيەتلەرنىڭ مەدەنىيەت ئالىي مەكتەپ ئورۇنلىرى ھەم ئاتالمىش شىنجاڭ ئالىي مەكتەپ ئورۇنلىرىنىڭكى ئۆزئارا كېلىشىشى بىلەن ئۈچ يۈز ئوقۇغۇچىنى ئوتتۇرا ئاسىياغا چىقىرىش كېلىشىمىگە ئىمزا قويغانىكەن. بۇ ۋاقتىدىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇنچە كۆپ ئوقۇغۇچىلارنى ئوتتۇرا ئاسىياغا چىقىرىپ ئوقۇشقا مەجبۇر بولۇشىنىڭكى سەۋەبىمۇ شۇ. ئەگەر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزىنىڭكى مەقسىتى، پىلانى بويىچە ئېيتقان چاغدا ئۇنچىلىك ئوقۇغۇچىلارنى چىقىرىپ، ئۇلارنى سوۋېت ئىتتىپاقىدا ئوقۇتۇپ، شۇ دەۋرنىڭ ئىلغار كۆز قاراشلىرى بىلەن تەربىيەلىنىشكە ھېچقاچان ئۆزى رازى بولمىغان ئىدى. شۇ چاغدىكى ئەمەلىي ئەھۋاللار خىتاي ھۆكۈمىتىنى مەجبۇر قىلىپ، ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادا يۈزلەپ ئوقۇشىغا رۇخسەت قىلىشقا مەجبۇر بولغان ئىدى. ھۆرمەتلىك دوستلار! يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈنكى سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار. خەير خوش، بۇ پروگراممىنى ئۈمىدۋار ھازىرلىدى.
Yuqorida Washingtondan alçış beriyotgan Erkin Asiya Radiosi